ລັດຖະມົນຕີ Aged Care ອົດສະຕຣາລີ ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາອົດສະເຕຣເລຍຖືກຈູ້ຈີ້ໄຈ້ເບິ່ງຄວາມລົ້ມເຫຼວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການດູແລຄົນແກ່ຊະລາໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ນັ້ນແມ່ນທ່າ ນ Richard Colbeck ຖືກໄຈ້ຈູ້ຈີ້ເບິ່ງຢ່າງຈິງຈັງ ໂດຍຄະນະກຳມະການສະພາສູງອົດສະເຕຣເລຍຄະນະໜຶ່ງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຍັງມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈກັບທ່ານ ໂຄລເ ບັກ ຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ກະທັ້ງທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ມີຄົນຕາຍຍ້ອນມັນແລ້ວຈັກຜູ້ຈັກຄົນກໍຕາມແຕ່ ໂດຍການອອກມາຈາກກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ທ່ານນ າຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈດີ ທີ່ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ມັນເປັນສັບປະດາຂອງຄວາມຫວັງ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າວ່າກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການເຮັດຢາວັກຊີນຕ່າງໆ ມັນເປັນສັ ບປະດາແຫ່ງຄວາມມຸ່ງຫວັງ ທີ່ພວກເຮົາຮູ້ເຫັນຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍມີຫຼຸດລົງ ແລະ ກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປທິດທາງອັນຖືກຕ້ອງຢູ່ ແຕ່ຄວາມເຫັນອັນຈົບດີນັ້ນ ຄົງບໍ່ເປັນຂອງທຸກໆຄົນທີ່ສູນເສຍ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ທີ່ສູນເສຍຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ເມື່ອທ່ານ ໂຄລເບັກ ລັດຖະມົນຕີການດູແລຄົນແກ່ຊະລາອົດສະເຕຣເລຍ ຖືກເຊເນເຕີ Katy Gallagher ທີ່ເປັນກອງໜ້າຂອງພັກ ເລເບີອົດສະເຕຣເລຍ ສອບຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ຄົນແກ່ຊະລາຕາຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາຫຼາຍປານໃດນັ້ນ ແມ່ນວ່າທ່ານ ໂຄລເບັກ ບໍ່ສາມາດບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັ້ນຕາຍໄປແລ້ວຈັກຄົນ ແລະ ເມື່ອຖື ກຖາມຢ້ຳໆ ທ່ານກໍບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ ທີ່ຕາມສັງເກດເບິ່ງຜ່ານທາງຖ່າຍທອດທາງໂທລະພາບຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນວ່າໃບໜ້າຂອງທ່ານແດງໄປໝົດເອົາຊື່ໆ ຄົນທີ່ຕາຍຍ້ອນສະຖານທີ່ການດູ ແລຄົນແກ່ຊະລາມີເຖິງ 258 ຄົນ Gallagher ສະມາຊິກສະພາສູງອົດສະເຕຣເລຍ ກໍຖາມທ່ານລັດຖະມົນຕີນັ້ນວ່າ ທ່ານຮູ້ວ່າມີຈັກຄົນໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາຈັກຄົນຖືກຕິດແປດເປັນໂຄວິດ-19 ບໍ ທ່ານລັດຖະມົນ ຕີ ໂຄລເບັກ ກໍຕອບຄຳຖາມນັ້ນບໍ່ໄດ້ຕື່ມອີກ ແຕ່ທ່ານຕອບວ່າ ທ່ານກຳລັງຊອກເບິ່ງໜັງສືລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢູ່ໃນລະບົບ IT ຂອງທ່ານຢູ່ ແລ້ວເຊເນເຕີ Gallagher ກໍເອີ່ຍວ່າ ທ່ານບໍ່ເປັນຖັນແຖວໜ້າຂອງການດູແ ລຄົນແກ່ຊະລາບໍ ຕົວເລກເປັນສິ່ງສຳຄັນເຕີບຂອງລາຍລະອຽດ ເມື່ອພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນວິກິດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ບ່ອນດູແລຄົນແກ່ຊະລາທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນນ ະທີ່ Saint Basil Home for Aged Care ໃນນະຄອນເມລເບີນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນ Saint Basil Home Care ຊື່ໆ ມີຄົນແກ່ອາຍຸເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 193 ຄົນ ໂດຍທີ່ມີຕາຍໄປຍ້ອນແລ້ວເຖິງ 31 ລາຍດ້ວຍກັນ ໃນນັ້ນມີແມ່ຂອງທ່ານ ຈອນ ອັດ ຊາຣາກິສ ທີ່ຕາຍໄປໃນເດືອນກໍລະກະດາ ປີ 2020 ແລ້ວນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ເສຍອົກເສຍໃຈທີ່ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຄລເບັກ ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນໃນເມື່ອຖືກສອບຖາມຕ່າງໆນັ້ນ ອັດຊາຣາກິສ ເວົ້າວ່າ ສຳລັບ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ມັນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມັນມີການຂາດເຂີນການສົນຈິດສົນໃຈນຳວຽກງານ ໂຄລເບັກ ບໍ່ຮູ້ວ່າມີຄົນຈັກຄົນຕາຍຍ້ອນ ທ່ານມີຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າມີຈັກຄົນຖືກຕິດແປດເປັນພະຍາດນັ້ນຢູ່ໃນສະຖາ ນທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າມີຈັກຄົນຢູ່ກິນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາຕາຍຈັກຄົນ ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງທ່ານ ນັ້ນແມ່ນຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ນັ້ນແມ່ນອາຊີບຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົ ນຕີ Scott Morrison ມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ Colbeck ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ທ່ານໝັ້ນໃຈກັບທ່ານ Colbeck ການກະທຳຂອງທ່ານມີຫຍັງສຳຄັນ ທ່ານແນ່ວ່າທ່ານ Colbeck ກິນແໜງທີ່ບໍ່ສາມາດຈົດຈຳຕົວເລກຕ່າງໆນັ້ນ ໃນບາງຄັ້ງບາ ງຄາວ ທ່ານເອງບໍ່ສາມາດຈົດຈຳໄດ້ທຸກຕົວເລກ ໂດຍນີ້ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເວົ້າເຖິງບັນຫາ ບໍ່ແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບບຸກຄົນ ໃນກໍລະນີອັນສະເພາະນີ້ ສາດສະດາຈານ Paul Kelly ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ນຳພະນັກງານການແ ພດອົດສະຕຣາເລຍ ກໍປົກປ້ອງການທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍໂຕ້ຕອບການທີ່ສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເກີດມີໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນວ່າ ຢ່າງແນ່ນອນ ມັນບໍ່ເຄີຍມີມາ ກ່ອນ ມັນສາມາດຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນອີກ ມັນຂຶ້ນກັບການຕົວະເຫດຕົວະຜົນກັນ ແຕ່ເລື່ອງລາວນີ້ແມ່ນສິ່ງມະຫາສານທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ບໍ່ເທົ່າໃດເວລາຂອງວົງການຂອງພວກເຮົາ ທີ່ມີກາ ນຊັກຊ້າ ໃນເມື່ອມີການເວົ້າວ່າກັນຢູ່ໃນວົງການສາທາລະນະຊົນກ່ຽວກັບຜົນການກວດທີ່ແຈ້ງບອກເຖິງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແນ່ນອນໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາມີບັນຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານກ່ຽວກັ ບໂຄວິດ-19 ແຕ່ມັນຄົງຈະມີອີກຢູ່ໃນອະນາຄົດທ່ານເອີຍ